ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ພົບກັນອີກຕາມນັດໝາຍ ມື້ນີ້ວັນນະສອນຈະນຳເອົາເພງລາວມ່ວນໆ ຂອງນັກສິນລະປິນລາວມາສະເໜີທ່ານ ຈະແມ່ນຜົນງານຂອງນັກສິນລະປິນຄົນໃດ ນັ້ນ ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ນະບັດນີ້ ສະບາຍດີ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ຟັງເຂົ້າສູ່ລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ປະຈຳວັນທີ 21 ສິງຫາ ມື້ນີ້ ວັນນະສອນຂໍຈັດເພງຝັນດີທີ່ຮັກ ຊຶ່ງເປັນຜົ ນງານເພງຂອງອຸດອນ ວົງສີ ສິນລະປິນຄຸນນະພາບຈາກອອສເຕຣເລຍ ທີ່ໄດ້ນຳຜົນງານເພງອະມະຕະຂອງລາວໃນອະດີດຂຶ້ນມາຈັດທຳໃໝ່ ເພື່ອສືບສານຜົນງານເພງລາວທີ່ຖືວ່າເປັນມໍລະດົກຕົກທອດ ສົ່ ງຕໍ່ໆໄປໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງປະຫວັດ ແລະ ທີ່ມາຂອງເພງລາວພວກນີ້ ເອື້ອຍວັນນະສອນຂໍຈັດເພງນີ້ໃຫ້ນ້ອງຟື້ຊົ່ງ ຜູ້ຟັງຈາກແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປັນຄົນລາວເຜົ່າມົ້ງ ທີ່ເປັນໜຸ່ມຍຸກໃໝ່ ແຕ່ບອກມາວ່າ ກັບມັກຟັງເພງບັນດາເກົ່າໆ ທີ່ມີເນື້ອໃນ ແລະ ຊາບຊຶ້ງໃນຄວາມໝາຍທີ່ດີ ແລະ ມັກຈະດາວໂຫຼດໄປໄວ້ໄປເປີດຟັງກ່ອນນອນ ຊ່ອຍຜ່ອນຄາຍດີ ໂດຍສະເພາະສຽງຂອງເອື້ອຍວັນນະສອນວ່າຊັ້ນ

ແນບກາງລຶດີນ້ອງນັ້ນ ຢ່າໄດ້ລືມກັນ ນ້ອງຈົ່ງຝັນດີ ຫວັງວ່າເພງທີ່ຈັດໃຫ້ຟັງນັ້ນ ຄົງເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງນ້ອງຟື້ຊົ່ງ ແລະ ເອື້ອຍວັນນະສອນກໍຂໍຂອບໃຈນ້ອງທີ່ຂຽນເຂົ້າມາ ແລະ ຄົງຈະເຫັນນ້ອງຕິດຕາມຮັບຟັງລ າຍການ VOA ແລະ ຂຽນເຂົ້າມາຫາທາງເຮົາອີກ ສ່ວນຈົດໝາຍຈາກຍາລຸງສະຫວ່າງ ທອງບໍ່ ຈາກແຂວງໜອງບົວລຳພູ ປະເທດໄທ ຜູ້ຟັງທີ່ໜ້າຮັກ ຕິດຕາມຮັບຟັງຂ່າວສານຂອງ VOA ສະເໝີມາ ພ້ອມທັງບອກມາວ່າ ເ ປັນແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື ພ້ອມນີ້ຍັງຂໍຟັງເພງກຸຫຼາບປາກເຊ ຊຶ່ງທາງເຮົາຫາກໍຈັດໃຫ້ຟັງໄປເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ເອງ ຄັ້ງນີ້ຂໍປ່ຽນມາເປັນສຽງຂອງສິນລະປິນຍິງ ແສງນະພາ ຕ້ອງຂໍອະ ໄພຫຼາຍໆ ຈົດໝາຍທີ່ຍາລຸງຂຽນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ທາງຫ້ອງການຫາກໍສົ່ງມາໃຫ້ ບໍ່ຊາບວ່າຕົກຄ້າງຢູ່ໃສ ວັນນະສອນຕ້ອງຂໍຂອບໃຈຍາລຸງສະຫວ່າງທີ່ຄອຍເປັນກຳລັງໃຈ ແລະ ຮັບຟັງ VOA ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ສ່ ວນປະຕິທິນທີ່ຂໍມານັ້ນ ຂໍຕຽມຈັດໄວ້ໃຫ້ປີ 2017 ເລີຍ

ທີ່ພວກເຮົານຳສະເໜີໄປທຸກໆວັນອັງຄານ ພຸດ ສອງມື້ຕໍ່ສັບປະດາ ບອກມາວ່າມັກຫຼາຍ ແລະ ກໍໄດ້ເຫັນບັນດານັກຂ່າວຂອງ VOA ແລະ ຂໍຟັງເພງຄິດເຖິງວຽງຈັນຂອງດາລາເພັດ ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍເຮົາຫາບໍ່ພໍ້ ແລ ະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງເຮົາກໍຫາກໍຫຼິ້ນເພງດາລາເພັດໄປ ຈຶ່ງຂໍຈັດໃຫ້ເປັນຂອງສິນລະປິນສາວຈາກການາດາ ວຽງໄຊສະຫວັນ ນ້ຳສຽງຫວານດີ ຄັ້ງຕໍ່ໄປເຮົາຈະຫາເພງທີ່ແຕ້ວຂຽນຂໍມານັ້ນ ຈັດໃຫ້ຟັງໃໝ່ອີກ